ນ້ຳຝົນທີ່ຕົກລົງມາໃສ່ອ່າງບາງບ່ອນຂອງນະຄອນຊິດນີ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນລະດັບຕ່ຳສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ເປັນຕົ້ນມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນເສົານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ພວກຄອບຄົວຕ່າງໆຈະຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນກັບກ ານຈຳກັດຮັດແຄບ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳຢູ່ນອກເຮືອນ ການໃຊ້ນ້ຳຫົດສວນຈະຖືກຫ້າມ ທັງຈະມີມາດຕະການທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່ານັ້ນຕິດຕາມມາ ລັດຖະບານຂອງລັດ New South Wales ກ່າວວ່າ ການເອົາບາດກ້າວແຕ່ຫົວທີ ແລະ ເດັດດ່ ຽວ ຈະຊ່ອຍປະຢັດສະບຽງນ້ຳ ໃນຂະນະທີ່ໄພແຫ້ງແລ້ງທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຢູ່ນີ້ ກົມອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາຂອງອອສເຕຣເລຍທຳນາຍວ່າ ລະດັບນ້ຳຝົນຈະຕົກລົງຕ່ຳກວ່າປົກກະຕິ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງອາກ າດຈະສູງຂຶ້ນໃນ 3 ເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້ ໃນທົ່ວເກືອບວ່າທັງທະວີບ ທ່ານນາງ Melinda Pavey ຫົວໜ້າບໍລິຫານເລື່ອງນ້ຳຂອງລັດ New South Wales ກ່າວວ່າ With the lowest inflows into Sydney's water storages since 1940 ຍ້ອນລະດັບນ້ຳທີ່ມີຕ່ຳທີ່ສຸດໃນອ່າງເກັບນ້ຳຂອງນະຄອນຊິດນີ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1940 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າ ມັນຈະເປັນການດີທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຫ້ມີຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບການໃຊ້ນ້ຳ ນ້ຳຝົນອາດຈະຕົກລົງມາໃຫ້ພວກເຮົາ ການທຳນາຍຂອງອຸຕຸນິຍົມບໍ່ໄດ້ມອງເຫັນໃ ນແງ່ດີພໍເທົ່າໃດ ແຕ່ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ ແລະ ວາງແຜນໄວ້ສຳລັບທ້າຍສັບປະດາ ພວກເພິ່ນຈະເວົ້າບໍ່ຖືກສະເໝີໄປ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າພວກເພິ່ນຈະເວົ້າຜິດ ພວກເຮົາຈະເອົາບາດກ້າວທີ່ເໝາະສົມ ໃຫ້ ຢູ່ໃນລະດັບພໍສົມພາສົມຄວນ ລັດ New South Wales ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບແຫ້ງແລ້ງມາຕັ້ງແຕ່ກາງປີ 2017 ທ່ານນາງ Catherine Port ປະຈຳຫ້ອງການວ່າດ້ວຍນ້ຳຂອງນະຄອນຊິດນີ ທີ່ລັດຖະບານເປັນເຈົ້າຂອງ ເວົ້າວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອ ງຕົນຈະອອກລາດຕະເວນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຈະບໍ່ມີການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ໂດຍເວົ້າວ່າ Sydney Water have a team of community water officers that will be out in the community ຊິດນີມີທີມງານຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳກັບນ້ຳຂອງປະຊາຄົມ ເຊິ່ງຈະພາກັນອອກໄປເພື່ອ ຕິດຕາມເບິ່ງ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ຫ້າມເລື່ອງນ້ຳຈະຖືກປະຕິບັດ ຄ່າປັບໃໝສ່ວນບຸກຄົນຈະແມ່ນ 220 ໂດລາອອສເຕຣເລຍ ແລະ ສຳລັບທຸລະກິດຈະແມ່ນ 550 ໂດລາ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ພວກນັກວິຈານຈະພາກັນເວົ້າ ວ່າ ຊະຕາກຳຂອງຊິດນີເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການວາງແຜນທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ຄວາມລົ້ມແຫຼວໃຊ້ນ້ຳໝູນວຽນບໍ່ເອົາຈິງເອົາຈັງ ການຫຼຸດຕ່ຳລົງຂອງລະດັບນ້ຳໃນອ່າງ ໄດ້ເລັ່ງລັດໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຫັນໄປແ ປຮູບນ້ຳເຄັມ ມູນຄ່າຫຼາຍໆພັນລ້ານໂດລາ ໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ ຖ້າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍເຕັມອັດຕາ ສະບຽງນ້ຳກໍຈະພໍໃຊ້ໃນຊິດນີ ນະຄອນທີ່ມີປະຊາກອນ 4 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ສຳລັບ 15 ເປີເຊັນຂອງປະລິ ມານນ້ຳທີ່ຕ້ອງການ ເມືອງນ້ອຍໆຕ່າງໆຂອງລັດ New South Wales ເຊິ່ງເປັນລັດທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍປະເຊີນກັບວິກິດການນ້ຳຂາດເຂີນຄືກັນ ຢູ່ໃນເມືອງແທມເວີດ ປະຊາຊົນຈະຕົກຢູ່ໃນຂໍ້ຈຳກັດລະດັບ 4 ຊຶ່ງຫ້າ ມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳຢູ່ນອກເຮືອນແນວໃດທັງສິ້ນ ແລະ ສະລອຍນ້ຳກໍຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃສ່ນ້ຳເຕັມ ສ່ວນຂໍ້ຈຳກັດອັນດັບ 5 ຈະໃຊ້ນ້ຳໄດ້ສະເພາະແຕ່ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA